ລັດຖະບານເວເນຊູເອລາໃນກາຣາກັສ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ປະນາມວ່າ ຜິດກົດໝາຍ ການຍຶດອຳນາດໃນສັບປະດານີ້ ບາງຫ້ອງການທາງດ້ານການທູດໃນສະຫະ ລັດ ໂດຍພວກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຮວນ ກົວອີໂດ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນຜູ້ນຳໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຂອງບ່ອນທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ແຕ່ກໍເປັນປະເທດທີ່ທຸກຈົນນັ້ນ ແຕ່ດັ່ງທີ່ Brian Padden ລ າຍງານມາ ກໍແມ່ນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ທ່ານກົວອີໂດ ໄດ້ເດີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທັງໃຫ້ໂດດດ່ຽວລັດຖະບານຂອງທ່ານມາດູໂຣ ຜູ້ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຢູ່ນັ້ນໄປຕື່ມ ແມ່ນເຄີ ຍໄດ້ເປັນມາແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະຈະສາມາດນຳເວທີອັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍມາໃຫ້ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງການແຊກແຊງທາງທະຫານກໍເປັນໄປໄດ້ ດັ່ງ ສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ພວກຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ທີ່ນຳໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານຮວນ ກົວອີໂດ ບໍ່ໄດ້ຖືກຂັດຂືນຫຼາຍພໍເທົ່າໃດ ເວລາເມື່ອບໍ່ດົນມາ ນີ້ ພວກເພິ່ນໄດ້ຍຶດ ເອົາຕຶກສອງຫຼັງ ທີ່ເປັນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເວເນຊູເອລາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະສະຖານກົງສຸນຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານກຸສຕາໂວ ມາກຄານ ຫົວໜ້າກົງສຸນຂອງລັດ ຖະບານກົວອີໂດ ກ່າວເປັນພາສາສະເປນວ່າ En este edificio, y así lo anunciamos el día de hoy

ປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ເອີ້ນຄືນແລ້ວ ພວກນັກການທູດເວເນຊູເອລາປະມານ 55 ຄົນໃນສະຫະລັດ ແຕ່ 12 ຄົນໄດ້ເລືອກເອົາເສັ້ນທາງທີ່ຈະຢູ່ຕໍ່ ແລະສະໜັບສະໜູນໂດຍກົວອີໂດ ຫົວໜ້າສະພາແຫ່ງຊ າດຂອງປະເທດ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ຫັກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກຝ່າຍຄ້ານສະໝັກເລືອກຕັ້ງເມື່ອປີກາຍນີ້ ວໍຊິງຕັນໄດ້ຖອນນັກການທູດຂອງຕົ ນອອກຈາກກາຣາກັສ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການແກ້ແຄ້ນບົ່ມຊ້ອນ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແຕ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງມາດູໂຣໃນອາທິດນີ້ ກໍໄດ້ຈັບໂຕທ່ານໂຣເບີໂຕ ມາເຊໂຣ ຫົວໜ້າພະນັ ກງານຂອງທ່ານກົວອີໂດ ກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ປະນາມການຍຶດດັ່ງກ່າວວ່າລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ຢ່າງໃດກໍດີ ລັດຖະບານຂອງທ່ານກົວອີໂດ ກໍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ າຍໂດຍສະຫະລັດ ແລະເກືອບວ່າໝົດທຸກປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະກໍມີປະຫວັດມາກ່ອນແລ້ວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນປີ 2011 ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ໂອນການຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງລີເບຍຢູ່ໃນສະຫະລັດໄປໃຫ້ສ ະພາແຫ່ງຊາດໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມມົວມາ ກາດາຟີ ຕໍ່ມາກາດາຟີກໍໄດ້ຖືກຂ້າໂດຍກຳລັງຝ່າຍຄ້ານທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະລັດ ສະຖານທູດເວເນຊູເອລາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຍຶດເທື່ອໂດຍພວກຝ່າຍຄ້ານ ການຊັກຊ້ານີ້ອາດເປັນເພາະສະຫະລັດພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາການຜິດຖຽງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ ໂດຍປະເທດທີສາມຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານມາດູໂ ຣ ທ່ານສະກັອດ ແອນເດີສັນ ຈາກສະຖາບັນ Brookings ກ່າວວ່າ In all likelihood, there is a protecting power, meaning another state that Venezuela has entrusted its property ມັນເກືອບວ່າເປັນໄປໄດ້ທຸກຢ່າງ ມັນມີກຳລັງປ້ອງກັນ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີອີກປະເທດອື່ນທີ່ເວເນຊູເອລາເອົາຊັບສິນໄປມັດ ຈຳໄວ້ ແລະ ຄວບຄຸມໄວ້ວ່າເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫະລັດອາດຈະໄກ່ເກ່ຍກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນອຳນາດທີ່ວ່ານັ້ນ ເວົ້າພື້ນການຄວບຄຸມຫ້ອງການການທູດຂອງ ສະຫະລັດແລ້ວ ພວກຝ່າຍຄ້ານຈະໄດ້ຮັບເວທີທາງກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົງເຄາະ ເຊິ່ງເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຖືກກີດກັນໂດຍກຳລັງຂອງມາດູໂຣ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງຮຽກຮ້ອງເອົ າການທະຫານເຂົ້າໄປເພື່ອຂັບໄລ່ມາດູໂຣອອກກໍເປັນໄດ້ ທ່ານສະກັອດ ແອນເດີສັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ

ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ສະຫະລັດເຂົ້າມາເວເນຊູເອລາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາຈັດຕັ້ງການຄວບຄຸມລັດຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງຄວນເປັນໄປຕາມຕົວບົດກົດໝາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມາດູໂຣຈະຍັງຢູ່ໃນອຳນາດໃນກ າຣາກັສກໍຕາມ ແຕ່ມາບັດນີ້ພວກຝ່າຍຄ້ານແມ່ນຈະປາກເວົ້າຕາງໜ້າໃຫ້ເວເນຊູເອລາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະອີກບໍ່ດົນກໍຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ປະເທດຂອງຂະເຈົ້າຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນອື່ນ ໆ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA